ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຈັກວ່າມັນເປັນແນວໃດ ພາກເໜືອລາວຂາດຟ້າຂາດຝົນ ແຕ່ພາກໃຕ້ພາກກາງ ຄືແຕ່ແຂວງວຽງຈັນລົງໄປຈົນສຸດແຜ່ນດິນລາວຢູ່ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນວ່າມີຝົນຕົກໜັກຫຼັ່ງລິນມາກມາຍ ຖ້ວມບ້ານຖ້ວມເມືອງ ເຊັ່ນຖ້ວມ ໃນຂົງເຂດຂອງຕົວເມືອງວຽງຈັນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳປາສັກ ສາລະວັນ ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ຂົງເຂດຕ່າງໆນັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍສາຫັດຮອບດ້ານ ບໍ່ ວ່າຈະແມ່ນຊີວິດຂອງສັດສາວະລະ ຫຼື ຄົນກໍຕາມແຕ່ ຕົງກັນຂ້າມກັບຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທີ່ເປັນດິນພຽງທີ່ຄົນເລືອດລາວທຳມາຫາກິນ ຄືຈັງຫວັດຕ່າງໆໃນປະເທດໄທກໍຖືກຖ້ວມວາຍວອດສາຫັດ

ນັ້ນແມ່ນເພງ ນ້ຳໃຈໄລ່ນ້ຳແກ່ງ ໂດຍອາຈານ ຄຸດສະຫຼາ ຄຸນນະວຸດ ນັກຮ້ອງເພງລູກທຸ່ງຄົນດັງໃນປະເທດໄທ ແລະ ນັກຮ້ອງລູກທຸ່ງດາລາຄົນດັງອີກຄົນໜຶ່ງ ຄືທ່ານ ສິງທ້າວ ສະລະວຸດ ກໍບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບນ້ຳ ຖ້ວມນັ້ນໃນເພງອັນໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ນ້ຳຖ້ວມບ້ານໄຜ່